तदग्रे पश्चात कर्तव्य श्रेयसे मुदा सप्तरात्र यथाशक्त्या धारणीय स एव तदग्रे ततः पश्चात श्रेयसे श्रेयोलाभाय नियमः कर्तव्यः पश्चात् नियमः कर्तव्यः कीदृशः नियमः इति चेत् तत्र कथावृती कीदृशान् नियमान् पालयेत् इति अग्रे वक्ष्यति तादृशः नियमः अधुना कर्तव्यः निश्चयेन कर्तव्यः अहम् एता एतादृशं व्रतं करिष्यामि इति तत्र श्रोत् श्रोत्र नियमः कर्तव्यः यो योऽयं नियमः कृतः तस्य च पालनं यथाशक्त्या करणीयं सप्तरात्रं यावत् इति